ຈີນກ່າວວ່າສາຍສຳພັນທາງດ້ານທະຫານທີ່ຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ແລະ ການໄປມີໜ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງວໍຊິງຕັນ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ສູງຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນການອ້າງເອົາເຂດນ້ຳແດນດິນອັ ນກວ້າງຂວາງຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ກວມເອົາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຫຼື EEZ ຂອງບັນດາປະເທດອື່ນໆແຕ່ຢ່າງໃດ ເຖິງແມ່ນວ່ານານາຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັກກິ່ງປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນກໍຕາມ ແຕ່ຈີນກ່າວວ່າຕົນ ຈະບໍ່ເອົາຫົວຊານຳການຕັດສິນນັ້ນເລີຍ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈະອອກມາໃນ 2-3 ສັບປະດາຈະມາເຖິງນີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການເສີມກຳລັງບໍ່ໄດ້ແນໃສ່ຈີນ

ພວກເຮົາເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດດ້ານທະຫານຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແຕ່ອັນນັ້ນບໍ່ໝາຍເຖິງການທ້າທາຍໃດໆເລີຍ ມັນເປັນການສືບຕໍ່ຢືນໝັ້ນຢູ່ກັບລະບົບຂອງຫຼັກການພື້ນຖານ ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງທີ່ໄດ້ມີມານັ້ນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດນີ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ການກະທຳອັນໃດທີ່ຈີນອາດຈະເຮັດໃນການຕອບໂຕ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອ ພວກຄົນບາງສ່ວນສະເ ໜີແນະວ່າ ເໝືອນກັນກັບຈີນໄດ້ເຄີຍເຮັດມາຢູ່ແຫ່ງອື່ນ ປັກກິ່ງອາດເລີ່ມຖົມດິນແດນຢູ່ໃນເກາະ Scarborough ອັນເປັນເກາະຫີນປະກາລັງ ທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າເກາະຮວນຢານ ທີ່ໄດ້ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ເກາະຫີນປະກາລັ ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກອ່າວຊູບິກຂອງຟີລິບປິນຕ່ຳກວ່າ 200 ກິໂລແມັດ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຟີລິບປິນຢູ່ແລ້ວ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີນບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄ ດ້ວ່າຕົນຈະເລີ່ມຖົມດິນນັ້ນ

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດອະທິປະໄຕຂອງຈີນ ບໍ່ວ່າການຕັດສິນຈະອອກມາໃນຮູບໃດກໍຕາມ ປັກກິ່ງຈະບໍ່ງຽບມິດຢູ່ ພຽງທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກປະຕິເ ສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຍັງຮົງກົງ ກຳປັ່ນລຳນີ້ແມ່ນລຳດຽວກັນກັບທີ່ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຄາເຕີ ໄດ້ຂຶ້ນໄປເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພວມປະຕິບັດການຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຈີນຍັງໄດ້ສະແ ຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຕົນກັບຣັດເຊຍ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ນ້ຳໜັກຂອງຕົນໜູນຫຼັງປັກກິ່ງ ສາມປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຍັງໄດ້ອອກສຽງສະໜັບສະໜູນຈີນນ ຳດ້ວຍ ແຕ່ມີພຽງປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເຊັ່ນກັນ ຢູ່ໃນເຂດນ້ຳທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA